ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ
ຄະນະກຳມະການຢູໂຣບມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງຂອງຢູເຄຣນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ໂດຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກຂອງເຄຣມລິນ ໄດ້ປະນາມການຫ້າມສົ່ງສິນຄ້າບາງຢ່າງທາງລົດໄຟຂອງປະເທດລູເທເນຍຕໍ່ Kaliningrad ວ່າບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ຍັງເຕືອນວ່າລັດຖະບານຣັດເຊຍກຳລັງດຳເນີ ນມາດຕະການຕອບໂຕ້ຢູ່ Essam Al-Ghalib ລາຍງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນຜູ້ທີ່ດູແລຄຳຂໍຮ້ອງຂອງປະເທດຢູເຄຣນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່າວວ່ານາງມີຄວາມແນ່ໃຈຮ້ອຍເປີເຊັນວ່າທັງ 27 ປະເທດຂອງ EU ຈ ະອະນຸມັດການສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງ EU ຂອງຢູເຄຣນໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຢູໂຣບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຢູໂຣແອັດແລນຕິກ ຍານາງ Olga Stefanishyna ກ່າວວ່ າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ອາດຈະມີຂຶ້ນທັນທີທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນຳໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ Just a day before the summit starts I can say 100 percent ໜຶ່ງມື້ກ່ອນລະດູຮ້ອນເລີ່ມຕົ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນຮ້ອຍເປີເຊັນ ການຕັດສິນໃຈຂອງຄ ະນະກຳມະການຢູໂຣບ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປະທານຄະນະກຳມະການຢູໂຣບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງຄະນະກຳມະການໄດ້ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນເອກະສັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຫ້ສະຖານະພາບ ຜູ້ສະໝັກແກ່ຢູເຄຣນ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ Volodymyr Zelenskyy ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນແງ່ດີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ We're just days away from the ພວກເຮົາຢູ່ຫ່າງຈາກການຕັດສິນໃຈຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງສະພາຢູໂຣບກ່ຽວກັບຢູເຄຣນພຽງບໍ່ເ ທົ່າໃດມື້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດໃນພວກເຮົາ ແລະ ບໍ່ມີໃຜໃນພວກທ່ານ ຈະມີຄວາມສົງໄສວ່າຢູເຄຣນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈໃນທາງບວກ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມຊົງຈຳຂອງພວກເຮົາໃນເລື່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ລະເບີດຂອງຣັດເຊຍກຳລັງທຳລາຍເມືອງຕ່າງໆ ທະຫານຣັດເຊຍກຳລັງສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນ ຣັດເຊຍຍັງເ ນລະເທດຊາວຢູເຄຣນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຄຳຮ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນແມ່ນຢູ່ລະດັບສູງສຸດຂອງຄວາມສຳຄັນສຳລັບຜູ້ນຳ EU ທີ່ປະຊຸມຢູ່ນະຄອນ Brussels ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນທີ່ຈະເຂົ້ າຮ່ວມນາໂຕນັ້ນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການນາໂຕ ທ່ານ Jens Stoltenberg ກ່າວວ່າ ລາຄາຂອງໄຊຊະນະຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ສຳລັບນາໂຕແລ້ວຈະສູງກວ່າການສະໜັບສະໜູນ Kyiv ອີກ The price we risk to pay ລາຄາທີ່ພວກເຮົາສ່ ຽງທີ່ຈະຈ່າຍ ຖ້າທ່ານພູຕິນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນ ໂດຍການໃຊ້ກຳລັງທະຫານຕໍ່ປະເທດປະຊາທິປະໄຕອິດສະຫຼະໃນຢູໂຣບ ຈະສູງກວ່າລາຄາທີ່ພວກເຮົາຈ່າຍໃນມື້ນີ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣ ນ ນອກນັ້ນ ທ່ານສໂຕລເຕັນເບີກ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງທ່າທີຂອງເທີກີ ກ່ຽວກັບສະວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມນາໂຕ ໂດຍກ່າວວ່າມັນເປັນທຳມະຊາດສຳລັບບາງປະເທດທີ່ຈະມີຄວາມບໍ່ລົງຮອຍກັນ ແຕ່ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດກໍພວມຫາທາງແກ້ໄຂຢູ່ The impressive thing with NATO is that despite ສິ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈກັບນາໂຕກໍຄືວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເປັນມິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 30 ຄົນ ຈາກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຫຼາຍບັນຫ າ ທີ່ພວກເຮົາເຫັນພ້ອມກັນໃນຫຼາຍເລື່ອງ ແລະ ວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນອາດຈະບໍ່ເຫັນພ້ອມໃນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ພວ ກເຮົາມີຄວາມເຫັນກົງກັນກ່ຽວກັບຟິນແລນ ແລະ ສະວີເດັນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່ສະເໝີໃນນາໂຕ ແລະ ນັ້ນກໍແມ່ນການໂອ້ລົມ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຄວາມກັງວົນ ເມື່ອພັນທະມິດໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ ດັ່ງທີ່ເທີກີໄດ້ສະແດງອອກໃນຕອນນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງຄາລິນິນກຣາດຂອງຣັດເຊຍ ປະຊາຊົນກໍພາກັນຟ້າວຊື້ສິນຄ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກ ທີ່ປະເທດລິທົວເນຍໄດ້ຢຸດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍທາງລົດໄຟຜ່ານດິນແດນຂອງຕົນ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລົງໂທດຂອງອີຢູຕໍ່ເຄຣມລິນ ຮອງຫົວໜ້າໂຮງຮຽນເສດຖະກິດຊັ້ນສູງຂອງ ຣັດເຊຍ ນາງອັນດຣີ ຊັສດານເຊບ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງລິທົວເນຍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນຄາລິນິນກຣາດ Kaliningrad has a number of important ຄາລິນິນກຣາດມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ສຳຄັນຈຳນວນ ໜຶ່ງຕໍ່ຕະຫຼາດຣັດເຊຍ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານລົດຍົນ ການຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ມີສິນຄ້າສະໜອງຕະຫຼາດຣັດເຊຍຫຼາຍ ສິນຄ້າຈະຖືກສົ່ງໂດຍທາງທະເລກໍຈະແພງຂຶ້ນ ແນ່ນອນນີ້ແມ່ນຄວາ ມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນນັ້ນ ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ພູຕິນ ທ່ານດີມິຕຣີ ເພສຄອຟ ໄດ້ປະນາມການຫ້າມຂອງລິທົວເນຍວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າມົສກູກຳລັງຫາມາດຕະການແກ້ແຄ້ນຢູ່ ໃນກໍລະນີນີ້ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການລົງໂທດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ກຳນົດໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງເດັດຂາດໃນ ສະຖານະການນີ້ ແລະ ການລົງໂທດເຫຼົ່ານັ້ນຕໍ່ການຂົນຖ່າຍສິນຄ້າທີ່ຄາລິນິນກຣາດ ຈະເປັນການລະເມີດເອກະສານພື້ນຖານ ຂໍ້ຕົກລົງ 94 ແລະ ອື່ນໆ ສະນັ້ນພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ໜັກແໜ້ນ ເພາະສະຖາ ນະການແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ມາດຕະການທີ່ກຳລັງຕຽມໄວ້ ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງແລ້ວ ເຮົາຈະສາມາດສົນທະນາບາງເລື່ອງໄດ້ ສິ່ງນີ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະທານກຸ່ມທະນາຄາ ນໂລກ ທ່ານເດວິດ ມາລພາສ ໄດ້ປະກາດເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອ 30,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼີກລ້ຽງການຂາດແຄນອາຫານໃນທົ່ວໂລກ ທະນາຄານໂລກເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາການ ພັດທະນາຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນນີ້ແມ່ນອາຫານ ແລະ ປຸ໋ຍ ພວກເຮົາໄດ້ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນ 30 ພັນລ້ານໂດລາ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແ ກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາຕໍ່ວິກິດການໃນປັດຈຸບັນ ເລື່ອງນີ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ນາຍພົນ ອີກໍ ໂຄນາເຊນຄອບ ອ້າງວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນເຖິງ 500 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມ ຕີຢູ່ໃນອູ່ເຮືອໃນເມືອງມິໂຄລາອິບ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນານີ້ ສັດຕູໄດ້ປະສົບການສູນເສຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນານີ້ ມີທະຫານເກືອບ 500 ຄົນ ຂອງກອງພົນຍານຍົນທີ 59 ຂອງກຳລັງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ໃນໂຮງງານຂອງອູ່ສ້າງກຳປັ່ນ ມິໂກລາອິບ ໂອເຄອານ ໄດ້ຖືກທຳລາຍໂດຍອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນທາງທະຫານ ເນື່ອງຈາກການໂຈມຕີໂດຍອາວຸດທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນສູງຂອງກຳລັງອາວະກາດຣັດເຊຍ ທ່ານຍັງໄດ້ອ້າງວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ອົບພະຍົບພວກນັກຮົບຕ່າງຊາດທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເກັບກູ້ຊາກສົບຂອງຄົນອື່ນໆ ຈາກໃກ້ໆກັບເມືອງມິໂກລາເອັບ ເນື່ອງຈາກການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະປາບປາມ ໜ່ວ ຍທີ 14 ແລະ 21 ຂອງກອງພົນຍານຍົນຢູເຄຣນ ຈຶ່ງໄດ້ມີຄຳສັ່ງຍົກຍ້າຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຖິງ 30 ຄົນ ແລະ ທະຫານຮັບຈ້າງອາເມລິກັນ ແລະ ອັງກິດ ທີ່ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ ໃນຍາມກາງຄືນໃກ້ກັບມິໂຄລາເອັບ ຂອງສ າທາລະນະລັດປະຊາຊົນໂດເນັດສ໌ກ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຕົກຢູ່ໃນມືຂອງກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດຣັດເຊຍ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍ ເອສຊາມ ອາລກາລິບ ຂ່າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS